ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ອາລະວາດໃນທຸກຫົນແຫ່ງໃນໂລກນີ້ ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຫຼາຍຫົວແຮງ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັ ບສາຍພັນໃໝ່ທີ່ເກີດມາຈາກສາຍພັນເກົ່າຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ຄືສາຍພັນແດລຕາ ແມ່ນວ່າສາຍພັນແດລຕານັ້ນກໍບຸກລຸກຫຼາຍປະເທດແລ້ວ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວກໍພະຍາຍາມປົກປ້ ອງປະຊາຊົນຂອງຕົນ ໂດຍການຊຸກຍູ້ສັກຢາວັກຊີນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ ປະເທດໜຶ່ງໃນໂລກນີ້ແມ່ນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ວ່າ ກຳລັງພິຈາລະນາ ສະໜັບສະໜູນຢາວັກຊີນໂຄ ວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈາກຂົງເຂດທ້ອງຖິ່ນ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ກະ ທ່ານ ໂຕຊິມິດຊຶ ໂມເຕກິ ລັດຖະມົນຕີກະຊວ ງຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນຊິໄດ້ສົ່ງມອບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງແອັດສະຕາເຊເນກາ ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ທັງຍັງລະບຸວ່າ ຍີ່ປຸ່ນກຳລັງພິຈາລະນ າບໍລິຈາກວັກຊີນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ແລະກະໄຕ້ຫວັນ ລວມເຖິງແຜນສົ່ງມອບວັກຊີນໃຫ້ແກ່ອິນໂດເນເຊຍ ມາເລເຊຍ ຟີລິບປິນ ລວມເຖິງປະເທດໄທໃນຕົ້ນເດືອນກະລະກະດານີ້ ນອກຈາກນີ້ ຍີ່ປຸ່ນ ກະຍັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນວ່າ ຊິມອບເງິນພັນລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ແລະກະວັກຊີນອີກ 30 ລ້ານໂດສ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ COVAX ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຈັດສັນວັກຊີນໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ຍາກຈົນ ແຕ່ການບໍລິຈາກວັກຊີ ນໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃນພູມິພາກເອເຊຍຕະວັນອອກສຽງໃຕ້ ຄືມາເລເຊຍ ຟີລິບປິນ ອິນໂດເນເຊຍ ໄທ ກະຢູ່ນອກເໜືອໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກ່ອນໜ້ານີ້ເນາະ ໄຕ້ຫວັນກໍເຄີຍໄດ້ລັບວັ ກຊີນຂອງ AstraZeneca 1.2 ລ້ານໂດສ ທີ່ຍີ່ປຸ່ນບໍລິຈາກໃຫ້ໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂະນະທີ່ຫວຽດນາມຊຶ່ງມີປະຊາກອນທັງໝົດ 98 ລ້ານຄົນ ກຳລັງຟ້າວຈັດຫາວັກຊີນເພື່ອຢັບຢັ້ງການລະບາດລອບໃໝ່ທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຍາກ ຂຶ້ນ ໂດຍມີຍອດຜູ້ປ່ວຍຕອນນີ້ຂອງຫວຽດນາມເນາະ ແສນ 200 ຄົນ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າປະເທດຍີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫຼືອໂລກນີ້ໃນດ້ານຢາວັກຊີນ ສະກັດກັ້ນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ກະແມ່ນວ່າໃຫ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນແຫຼະ ແລະ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ເນາະ ມັນມີຂ່າວມີຄາວ ເຫັນຜ່ານຫູຜ່ານຕາກະລືມໄປແລ້ວວ່າຊັ້ນເຖາະ ທີ່ວ່າປະເທດຍີ່ປຸ່ນນີ້ ພິຈາລະນາບໍ່ ຫຼືວ່າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແກ່ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປ ະຊາຊົນລາວນີ້ ຫຼາຍຕື້ ແມ່ນວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນຕໍ່ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວ ອັນ ໄປຮອດໄປເຖິງລາວແລ້ວຫຼືຍັງ ມີຂ່າວມີຄາວໃຫ້ກັນຮູ້ນຳຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຂ່າວໃນ ໃນສ່ວນນີ້ເ ນາະ ມາເຖິງລາວໜ້ອຍຫຼາຍຊ່ຳໃດ ອັນນີ້ບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າຂ່າວນີ້ນີ້ ກໍຄືບໍ່ມີ ອາ ປະເທດລາວ ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຊິໄດ້ລັບວັກຊີນ ການພິຈາລະນາບໍລິຈາກໃນເທື່ອນີ້ ເພາະວ່າຊິມີ ສະເພາະອິນໂດເນເຊຍ ມາເລເຊຍ ຟີລິບປິນ ໄທ ໄຕ້ຫວັນ ຫວຽດນາມ ກະເຫດຜົນທີ່ໄດ້ຕິດຕາມມາກໍຄື ທາງຍີ່ປຸ່ນບອກວ່າ ທີ່ມອບວັກຊີນເນີຍ ດູລະບົບບໍລິຈາກວັກຊີນໃຫ້ກັບປະເທດດັ່ງກ່າວເນີຍ ກໍຄືເປັນປະ ເທດທີ່ ມັນກຳລັງມີການລະບາດຫຼາຍເນາະ ສ່ວນປະເທດທີ່ມີການລະບາດໜ້ອຍຢູ່ນີ້ກະສິເອົາໄວ້ທີຫຼັງເນາະ ເວົ້າງ່າຍໆຊະວ່າ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ ການສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນີ້ກະຍັງຂາດເຂີນຢູ່ ກ ະທັ່ງທີ່ວ່າມີຢາວັກຊີນໄປຊ່ອຍປະເທດນັ້ນປະເທດນີ້ ດັ່ງຊ່ອຍປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນຈັ່ງຊີ້ນະ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ເນາະ ທີ່ວ່າຍີ່ປຸ່ນຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນີ້ນະ ກະທັ່ງທີ່ ວ່າໂຕເອງກະມີຄວາມຍາກຊາກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຢູ່ແລ້ວ ແລ້ວກະບັນຫາການຈະເປີດໂອລິມປິກນີ້ກະຍັງຄາຄໍຢູ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນີ້ມອງເບິ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄປໃ ນຮູບໃດເນາະ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ກໍໃນໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາເນາະ ຄືຍີ່ປຸ່ນກໍມີປັນຫາເລື່ອງຂອງການລະບາດຢູ່ເນາະ ແຕ່ວ່າການສັກວັກຊີນນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍສິເປັນເລື່ອງຂອງ ຄວາມສະໝັກໃຈເນາະ ກ່ຽ ວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນຕໍ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນີ້ນະ ໂຄງການນີ້ນີ້ກໍເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວຫຼືຍັງ ຫຼືວ່າສິເລີ່ມຂຶ້ນມື້ໃດເນາະ ອັນນີ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວເນາະ ໂດຍການມອບໃຫ້ທາງຫວຽດນາມ ກ່ອນ ຄືຕົ້ນເດືອນກໍລະກະດານີ້ ແລ້ວກະພ້ອມກັບສິມອບໃຫ້ກັບໄຕ້ຫວັນອີກເປັນຮອບທີສອງຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໄທໄດ້ໄດ້ ຈະໄດ້ຮັບມື້ໃດຊັ້ນ ອັນນີ້ເຫັນບອກວ່າສິປະມານໃນເດືອນກະລະກະດາ ສິມີການທະຍອຍມ ອບໃຫ້ ແຕ່ວ່າສິເປັນມື້ໃດນີ້ຍັງບໍ່ບໍ່ກຳນົດມື້ເນາະ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼືທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ podcast